ໃນວັນທີ 2 ເດືອນແປດສາກົນ ປີ 2020 ຕຳຫຼວດລັດວິກຕໍເຣຍເລີ່ມລາດຕະເວນຂຶ້ນແລ້ວ ມີການບັນຍັດການຫ້າມອອກບ້ານອອກເຮືອນ Curfew ແຕ່ວັນທີ 2 ສິງຫາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດວິກຕໍເຣຍຢູ່ໃນມາດຕະການໄພພິບັດ State of Disaster ມາດຕະການລະດັບ 4 ຈາກແຕ່ 6 ໂມງແລງຂອງວັນອາທິດທີ 2 ສິງຫາ 2020 ຈົນກວ່າຮອດເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 13 ກັນຍາ

ສຳລັບທົ່ວແມລເບີນ ມີເຄີຟິວຈາກແຕ່ 8 ໂມງຄ່ຳ ຮອດ 5 ໂມງເຊົ້າຂອງທຸກໆມື້ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ວັນອາທິດທີ 2 ສິງຫາ 2020 ທີ່ຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ທຸກໆຄົນອອກໄປຈາກບ້ານເຮືອນ ຍົກເວັ້ນໄປການຮັບເອົາ ຫຼື ໃຫ້ການດູແລ ຢ້ຽມຢາມຄູ່ຜູ້ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ Intimate Partner ຂອງເຮົາ ຮ້ານຄ້າ ຮ້ານຊຸບເປີມາເກັດ ຈະເປີດຢູ່ຕໍ່ໆໄປສຳລັບເວລາການຄ້າການຂາຍ ແຕ່ການໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງຄວນຢູ່ນອກເວລາການຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອອກບ້ານນອກເຮືອນ ຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນຈາກແຕ່ລະຄົວເຮືອນສາມາດໄປຮ້ານຄ້າໄດ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ເທື່ອດຽວຕໍ່ມື້ ການອອກກຳລັງກາຍຢູ່ນອກບ້ານຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ກະທຳໄດ້ສຳລັບໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ ກິດຈະການການລື່ນ ເລີງ ດັ່ງຕີກັອບ ແລະ ຕຶກເບັດຖືກຕ້ອງຫ້າມ ການຂົນສົ່ງ ຕາຕະລາງການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຊົນໃນຍາມກາງຄືນຖືກຈຳກັດ ການວິວາຢູ່ພາຍໃນແມລເບີນຖືກຕ້ອງຫ້າມ ຍົກເວັ້ນສຳລັບພື້ນຖານຄວາມເມດຕ າປານີກັນ ຊາປະນະກິດສົບ ກົດເກນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ໃຫ້ມີຜູ້ໄວ້ອາໄລ 10 ຄົນ ສົມກັບຜູ້ຈັດທຳພິທີ ທຸລະກິດເປີດ ຫຼາຍທຸລະກິດປິດລົງຈາກແຕ່ທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ 5 ສິງຫາ 2020 ຍົກເວັ້ນສຳລັບກິດຈະການອັນຈຳເປັ ນ ຄື ຊຸບເປີມາເກັດ ຮ້ານ Grocery ຮ້ານ Bottle Shop ຮ້ານຂາຍຢາ ປ້ຳນ້ຳມັນ ທະນາຄານ ຮ້ານໜັງສືພິມ ໄປສະນີ ທຸກໆຄົນທີ່ພົວພັນໃນດ້ານໜ້າທີ່ຂອງການໂຕ້ຕອບໂຄວິດ-19 ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງແມລເບີນ ໃຫ້ເ ຂົ້າເບິ່ງ https ຈ້ຳສອງເມັດ ຂີດທັບ ຂີດທັບ twitter.com ຂີດທັບ Daniel ໂຕ D ໃຫຍ່ Andrews ໂຕ A ໃຫຍ່ MP M ໃຫຍ່ P ໃຫຍ່ ຂີດທັບ status ຂີດທັບ 1290159942612029440

ຈາກແຕ່ວັນພະຫັດທີ 6 ສິງຫາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ພາຍໃຕ້ມາດຕະການຂັ້ນ 3 ທ່ານອອກໄປຈາກບ້ານເຮືອນໄດ້ສຳລັບສີ່ເຫດຜົນເທົ່ານັ້ນ ໄປຊື້ອາຫານ ຫຼື ສິ່ງຂອງຈຳເປັນ ຫຼື ຫາເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ໃຫ້ກິດຈະການ ການດູແລ ໃນຖານຄວາມເມດຕາປານີກັນ ຫຼື ຫາເອົາການປິ່ນປົວໃນດ້ານການແພດ ເພື່ອອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ການລື່ນເລີງຢູ່ນອກບ້ານ ກັບສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ກັບຄົນອື່ນຜູ້ໜຶ່ງ ສຳລັບເຮັດການ ຫຼື ສຶກສາ ຖ້າຫາ ກທ່ານບໍ່ສາມາດກະທຳໄດ້ຢູ່ບ້ານ ທ່ານສາມາດອອກໄປຈາກບ້ານເຮືອນຂອງທ່ານໄດ້ ຖ້າຫາກທ່ານ ແລະ ຄູ່ຂອງທ່ານຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ບໍ່ແມ່ນເຮືອນດຽວກັນ ຖ້າຫາກທ່ານມີການຈັດແຈງໄວ້ແລ້ວເພື່ອເປັນຜູ້ປົ ກຄອງເດັກຮ່ວມກັນ ແມ່ນວ່າທ່ານສາມາດອອກບ້ານເຮືອນໄປເອົາເດັກ ຈາກບ້ານເຮືອນຂອງພໍ່ ຫຼື ແມ່ໄປບ້ານຂອງທ່ານ ຮ້ານອາຫານ ກາເຟ ບາ ແລະ ຈິມ ຖືກປິດຈາກແຕ່ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຄ່ຳຂອງວັນພຸດທີ 5 ສິງ ຫາ 2020 ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ຖືກບັນຍັດໃສ່ທົ່ວວິກໂທເຣຍ ໜ້າກາກອະນາໄມ ຄົນໃນລັດວິກໂທເຣຍທຸກໆຄົນຈຳຕ້ອງໃສ່ອັນປົກປິດໃບໜ້າ ເມື່ອອອກໄປຈາກບ້ານເຮືອນ ໂດຍບໍ່ວ່າຈະຢູ່ກິນຢູ່ໃສກໍຕາມ ການປັບ ໃໝສຳລັບບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມແມ່ນ 200 ໂດລາ ໜ້າກາກອະນາໄມບໍ່ເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ອ່ອນກວ່າ 12 ປີ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ www.dhss .vic.gov.au ຂີດທັບ face ຂີດ mask ຂີດ covid ຂີດ 19 ການຄ້ຳຈູນການເງິນ ລັດຖະ ບານອົດສະເຕຣເລຍຈະບັນຍັດເບ້ຍພິເສດ Disaster Payment 1,500 ໂດລາ ອອກມາສຳລັບການຂາດການໃນລັດວິກໂທເຣຍ ຍ້ອນວິກິດໂຄໂຣນາໄວຣັສ ມັນຈະມີໄວ້ບໍລິການແກ່ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນລັດວິກໂທເຣຍ ທີ່ ຕ້ອງແຍກໂຕ ແຕ່ບໍ່ມີ Sick Leave ຫຼື ໄດ້ເງິນຜ່ານ JobKeeper ຫຼື JobSeeker ແລະ ຄາດວ່າຈະມີຜົນປະໂຫຍດແກ່ຄົນທີ່ຖືວີຊາໄລຍະສັ້ນໂດຍສະເພາະດ້ວຍ ເງິນ 300 ໂດລາ ທີ່ໃຫ້ເທື່ອດຽວມີໄວ້ສຳລັບຄົນທີ່ເຮັດການໃນວິກໂທເຣຍ ຮ່ວມດ້ວຍ ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຕ້ອງແຍກໂຕຢູ່ ເມື່ອລໍຖ້າເອົາຜົນການກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ເບ້ຍ Worker Support Payment 1,500 ໂດລາ ທີ່ໃຫ້ເທື່ອດຽວຈະມີໃຫ້ຢູ່ຕໍ່ໄປສຳລັບຄົນວິກໂທເຣຍທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ທີ່ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄໂຣນາ ໄວຣັສ ຫຼື ໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ຕ້ອງແຍກໂຕຢູ່ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຮັດການໄດ້ໃນໄລຍະການແຍກໂຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ມີສິດໄດ້ sick leave ທີ່ໃຫ້ເງິນ ການຂາດການພິເສດຍ້ອນວິກິດໂຄໂຣນ າໄວຣັສ ຫຼື ເງິນການຄ້ຳຈຸນອື່ນໆ ເພື່ອຂໍ້ມູນເພີ່ມໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ www.dhss.vic.gov.au ຂີດທັບ covid ຂີດ 19 ຂີດ worker ຂີດ support ຂີດ payment ນາຍຈ້າງຈຳຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ລູກຈ້າງເຮັດວຽກຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດການ ຖ້າຫາກວ່າເປັນໄປໄດ້ ການປ່ຽນແປງໃສ່ບ່ອນເ ຮັດການຈະບໍ່ຖືກບັນຍັດຈົນກວ່າວັນພຸດທີ 5 ສິງຫາ 2020 ເປັນຢ່າງໄວທີ່ສຸດ ໂຮງຮຽນ ນັກຮຽນທຸກໆຄົນໃນທົ່ວວິກຕໍເຣຍກັບຄືນໄປຮຽນຢູ່ເຮືອນ ສູນກາງດູແລເດັກປິດ ຈາກແຕ່ວັນພຸດທີ 5 ສິງຫາ 2020 ການຮຽນແບບບໍ່ ຕາຍໂຕ ແລະ ຮຽນໂດຍທາງໄກ ຖືກນຳມາໃຊ້ຄືນສຳລັບນັກຮຽນທຸກໆຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ຮ່ວມດ້ວຍນັກຮຽນ VCE ທີ່ກ່ອນນີ້ຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ວັນຈັນທີ 3 ສິງຫາ ເປັນມື້ເຂົ້າໂຮງຮຽນປົກກະຕິ ແລະ ວັນອັງຄານ ທີ 4 ສິງຫາ ເປັນມື້ Pupil Free Day ໂຮງຮຽນພິເສດເປີດຢູ່ຕໍ່ໄປ ນັກຮຽນຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ຕ້ອງເຮັດການຢູ່ນອກບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມີທາງເລືອກໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ຖືກເບິ່ງແຍງ ການສອບເສັງທົ່ວໄປ General Assessment Test GAT ທີ່ຕ າມປົກກະຕິຖືກຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເທີມ 3 ຈະຖືກເລື່ອນໄປເທີມ 4 ສຳລັບການຊີ້ແຈງເພີ່ມໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ www.education. vic.gov.au ຂີດທັບ about ຂີດ department ຂີດ pages ຕົວພີໃຫຍ່ ຂີດທັບ learning from home ຈ້ຳເມັດ aspx ມາດຕະການໄພພິບັດ ໃຫ້ອຳນາດຫຼາຍຂຶ້ນແກ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ທາງການຕ່າງໆ ໂຈະໄວ້ກົດໝາຍຂອງສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ ມັນຖືກຊີ້ຂາດອອກມາເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍມີອຳນາດຢ່າງແຈ້ງຂາວເພື່ອບັນຍັດ ແລະ ປະຕິບັດເຄີຟິວ ແຕ່ງຕັ້ງຕຳຫຼວດເປັນພະນັກງານ ຍົກເລີກຄວາມຕ້ອງການຂອງປັດຈຸບັນນີ້ທີ່ຕຳຫຼວດຕ້ອງມີທາງການກະ ຊວງສາທາລະນະສຸກໄປນຳ ດັ່ງເພື່ອກວດເບິ່ງການປະຕິບັດຕາມກົດເກນ ສຳລັບລັດທັສເມເນຍ ການຕ້ອງຫ້າມການເດີນທາງ ຊາຍແດນຕ່າງໆຂອງລັດທັສເມເນຍຖືກປິດຈົນຮອດເປັນຢ່າງໜ້ອຍວັນທີ 31 ສິ ງຫາ 2020 ມາດຕະການສຸກເສີນຖືກຕໍ່ອອກຈົນຮອດວັນທີ 31 ສິງຫາ 2020 ຊາຍແດນລັດທັສເມເນຍທີ່ຖືກເປີດສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງບາງລັດ ແລະ ເທຣິຕໍຣີ ໃນຄາວວັນທີ 7 ສິງຫາ ຈະຖືກປິດຢູ່ຕໍ່ ຕໍ່ໄປ ຍ້ອນວິກິດໂຄໂຣ ນາໄວຣັສໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ທີ່ມີຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ການແຂ່ງຂັນເຕະບານ AFL ທີ່ຖືກຫ້າງໄວ້ສຳລັບທັສເມເນຍຈະບໍ່ມີຂຶ້ນ ການລົງທະບຽນອອນລາຍເພື່ອເດີນທາງ ໃຜທີ່ມີເຈດຕະນາເດີນທາງໄປທັສເມເນຍຈາກແຫ່ງ ອື່ນຂອງອົດສະຕຣາເລຍ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຈຳຕ້ອງ ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍເອົາອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງໄປໄດ້ ແອັບ Good to Go ຕ້ອງຖືກປະກອບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໃນຖານທີ່ຜູ້ເດີນທາງອາດຈະໄປໃສມາໃນ 14 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ການປັ ບໃໝສາມາດມີເຖິງ 16,800 ໂດລາ ຫຼື ຈຳຄຸກ 6 ເດືອນ ສຳລັບທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ລັດເຊົາອົດສະຕຣາເລຍ ຈຳນວນເຕົ້າໂຮມກັນ ການເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ບ້ານໄດ້ຈາກ 10 ຫາ 50 ຄົນ ຮ້ານດື່ມສຸລາ ພັບ ບາ ແລະ ຮ້ານອາຫາ ນສາມາດບໍລິການສຸລາໄດ້ພຽງແຕ່ແກ່ຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ເທົ່ານັ້ນ ການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ການເດີນທາງໄປມາໃນເຊົາອົດສະຕຣາເລຍຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ພາຍໃນລັດເຊົາອົດສະຕຣາເລຍເອງ ບໍ່ໃ ຫ້ໃຜເຂົ້າໄປເຊົາອົດສະຕຣາເລຍຈາກລັດວິກຕໍເຣຍ ກະທັ່ງທີ່ເປັນຄົນເຊົາອົດສະຕຣາເລຍກໍຕາມແຕ່ ຄົນເດີນທາງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນສາມາດເຂົ້າໄປເຊົາອົດສະຕຣາເລຍຈາກລັດວິກຕໍເຣຍ ຄົນເດີນທ າງຈາກ Northern Territory, Queensland, Tasmania ແລະ Western Australia ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນລັດເຊົາອົດສະຕຣາເລຍໂດຍກົງ ໂດຍບໍ່ມີການຕ້ອງຫ້າມ ຄົນເດີນທາງຈາກ New South Wales ແລະ ACT ຫຼື ຕ່າງປະເທດຕ້ອງແຍກໂຕຢູ່ ແລະ ຖ້າຫາກທ່ານຖືກກວດເຫັນ ເປັນໂຄໂຣນາໄວຣັສ ຫຼື ໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ເປັນມັນແລ້ວ ໃນໄລຍະ 14 ມື້ ທ່ານຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ໃນຫ້ອງຂອງໂຮງແຮມ ແລະ ບໍ່ອອກໄປໃສ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຕ້ອງໄປຫາເອົາການດູແລໃນດ້ານການແພດອັນຮີບດ່ ວນ ຖ້າຫາກທ່ານຈະເດີນທາງໄປລັດເຊົາອົດສະຕຣາເລຍ ໃຫ້ປະກອບ Cross-Border Travel Registration ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມື້ລ່ວງໜ້າກ່ອນເດີນທາງ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງຈາກໃສກໍຕາມ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ www.police.sa.gov ຂີດທັບ au ຂີດທັບ online ຂີດ services ຂີດ cross ຂີດ border ຂີດ travel ຂີດ application ຄົນໃນອົດສະຕຣາເລຍຈຳຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນແລະກັນ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດເຄິ່ງ ໃຫ້ກວດເບິ່ງການຕ້ອງຫ້າມໃນລັດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຈຳນວນການເຕົ້າໂຮມກັນ ສຳລັບຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນ Metropolitan Melbourne ແມ່ ນຢູ່ໃນມາດຕາຂັ້ນ 4 ແລະ ຈຳຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເຄີຟິວລະຫວ່າງ 8 ໂມງຄ່ຳ ຫາ 5 ໂມງເຊົ້າ ລາຍຊື່ການຕ້ອງຫ້າມຢ່າງລະອຽດສາມາດຫາເອົາໄດ້ ນະທີ່ dhss.vic.gov.au ຂີດທັບ updated

ຂ່າວຄາວ ແລະ ຂໍ້ມູນມີໄວ້ບໍລິການເປັນ 63 ພາສາ ຢູ່ນະທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ Coronavirus